ໃນຂະນະທີ່ຈີນເປີດໜຶ່ງໃນຫົກເຂື່ອນຂອງຕົນຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳຂອງເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອຊ່ອຍບັນເທົາສະພາບການຫ່ຽວແຫ້ງຂອງບັນດາປະເທດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ ອຮັບມືກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ງທີ່ເປັນປະຫວັດການ ເຊິ່ງການກະທຳນັ້ນໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າ ເປັນການພົວພັນທາງການທູດດ້ວຍນ້ຳທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ດີ ຫາກແຕ່ສຳລັບພວກນັກວິຈານການກໍ່ສ້າງພວກເຂື່ອນໄຟຟ້ າຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງບັນດາລັດຖະບານ ແລະ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ ມັນເປັນການກະທຳທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເ ໜີທ່ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບ 20 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບລ້ານຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງມັນເປັນລະບົບແມ່ນ້ຳອັນຍືນຍົງທີ່ໄຫຼຜ່ານເຂົ້າໄປຄ້ຳຊູອູ່ເຂົ້າຂອງປະເທດລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍຫຼາຍແສ ນຄົນ ກຳລັງຂາດແຄນນ້ຳຈືດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳສຳລັບຊົນລະປະທານ ໄດ້ສ້າງຄວາມຂັດສົນໃຫ້ແກ່ພາກກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເຂົ້າຢູ່ໃນໄທ ບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ການປູກເຂົ້າແມ່ນໄດ້ຖືກຕັດລົງຢ່ າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີນີ້ ຫວຽດນາມກະປະມານວ່າ 4 ແສນເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍການບຸກລຸກຂອງນ້ຳເກືອ ໂດຍມີເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 166,000 ເຮັກຕາ ທີ່ກາຍເປັນວ່າບໍ່ສາມາດປູກຝັງໄດ້ ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ປະກອບມີເກືອບ 10 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ປູກຝັງຂອງປະເທດຢູ່ໃນປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ປູກເຂົ້າເປັນຫຼັກ ລະດັບນ້ຳຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ Tonle Sap ຂອງກຳປູເຈຍ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄຫຼຜ່ານໄປຍັງພະລາຊະວັງໃ ນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ລົດຕ່ຳລົງສຸດໃນຮອບ 50 ປີ ພວກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊີ້ໄປຍັງປາກົດການສະພາບອາກາດ El Niño ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອາກາດທີ່ຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າທຳມະດາໃນທົ່ວໂລກ ແຕ່ບັນດານັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງສ່ວນກ່າວວ່າ ສະຖານະການແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນ 10 ເຂື່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳຫຼັກຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ຕະຫຼອດສອງ ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຢ່າງນ້ອຍພວກເຂື່ອນນັ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນໄພນ້ຳຖ້ວມໃນລະດູຝົນ ແລະ ຈະກັກຂັງພວກຕະກອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລຸ່ມສາຍນ້ຳທີ່ປາກແມ່ນ້ຳ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງນ້ຳທະເລ ທ້າ ວທັດຕາຍ ຊາວນາຈາກກຸ່ມບ້ານ Ngoc Bien ຢູ່ທາງແຂວງທຣາວິນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍທຶນຮອນທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫຼືອຫຍັງເລີຍ ໃນຂະນ ະທີ່ລາວໄດ້ສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ 2,000 ຕາລາງແມັດຂອງລາວ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍ ລາວເວົ້າຕື່ມວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວ ຍເຫຼືອພວກຕົ້ນເຂົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ທ້າວຕາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພໍ່ຂອງລາວອາຍຸ 70 ປີ ແລະ ພວກຜູ້ເຖົ້າຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 180 ຄອບຄົວ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ ຄືເຊັ່ນນີ້ ປາກົດການແອລນິນໂຍໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນເຫດການໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ໜັກທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ປີຜ່ານມາ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຸນດາວີ ຄາເດຣາຊັນ ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ອົງ ການເພື່ອອາຫານ ແລະ ກະສິກຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ອັນນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ແລ້ວສຸດເທື່ອ ມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກຂອງໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ພວກເຂື່ອນຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງສາມາດ ແລະ ເປັນທີ່ແນ່ນອນ ວ່າ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆໃນບາງສ່ວນ ອີງຕາມທ່ານນາງ ຄາດີຣາຊັນ ຫວຽດນາມກ່າວວ່າ ການບຸກລຸກຂອງນ້ຳເກືອເຂົ້າມາປາກນ້ຳທາງພາກໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ ອນ ໃນກາງເດືອນມີນາ ຫວຽດນາມໄດ້ຂໍໃຫ້ຈີນປ່ອຍນ້ຳຈຳນວນສອງເທົ່າຕົວ ຈາກເຂື່ອນຈິງຫົງຂອງຈີນ ໃນແຂວງຢູນານ ຈີນໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ການເພີ່ມຈຳນວນນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກ ແມ່ນຄາດກັນວ່າຈະສືບຕໍ່ໄປຈົ ນຮອດວັນທີ 10 ເມສາ ໜັງສືພິມ Nation ພາສາອັງກິດຂອງໄທ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈີນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນທາງດ້ານການທູດດ້ວຍນ້ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນ ໃຈທີ່ຈະບາກບັ່ນຄວາມຍາກລຳບາກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອທີ່ຈະສະເໜີການປ່ອຍນ້ຳສຸກເສີນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຄວາມກ້າວໜ້າ ເພາະມັນໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຕົນໄດ້ແຈ້ງບັນດາ ປະເທດຢູ່ລຸ່ມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ຊາບເຖິງແຜນການຂອງຕົນກ່ຽວກັບລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງອຳນາດທີ່ຈີນມີຢູ່ໃນກຳມື ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ອູ້ມຊູຊີວິດ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມໂດຍລວມຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄທໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຂົງເຂດກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນ້ຳ ໂດຍການຕັດສິນໃຈສູບນ້ຳໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແຂວງຕ່ າງໆທີ່ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຂື່ອນອີກຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຖືກວາງແຜນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍລວມມີຈີນ ແລະ ລາວ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະ ເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນເອເຊຍທີ່ດ້ອຍ ພັດທະນາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຈີນ ພົບເຫັນວ່າ ການສົ່ງອອກພະລັງໄຟຟ້າຈາກນ້ຳຕົກ ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ເສດຖະກິດຂອງຕົນກາງຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະທິການແມ່ນ້ ຳຂອງ ປະເທດລາວແມ່ນຈະຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບໄທ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ລາວໄດ້ດຳເນີນໜ້າກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີໃນປີ 2012 ເຖິງແມ່ນ ວ່າພວກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນຈະມີຄວາມກັງວົນກໍຕາມ ຊຶ່ງພວກເຂົາຢາກໃຫ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດກ່ອນ ກ່ຽວກັບອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານກົວວ່າ ຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ອັ ນເປັນແຫຼ່ງຂອງການປະມົງພາຍໃນປະເທດແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຂື່ອນຕ່າງໆໃນໂລກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂື່ອນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ອາໄສຂອ ງປາຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຍ້ອນການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ວົງຈອນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເພື່ອການປະສົມພັນ ແລະ ການສ້າງສະພາບການຕ່າງໆຂອງແມ່ນ້ຳທີ່ທຳລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພວກແຫຼ່ງອາຫາ ນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຕົ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA